غطفان قبيلي وارن کي يهودين دلاسو ڏنو حالانڪ انهن جو نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم سان معاهدو هو جنگ نه ڪرڻ جو پر هنن پنهنجي معاهدي جي برخلاف حضور انور صلي الله عليه وسلم سان غداري ڪري ۽ ڪافرن کي وڃي اٿاريو بنو النضير قبيلي جا ويهه ماڻهو گڏجي ويا مڪي مڪرمه ۾ ۾ وڃي قريشي سردارن کي چيائون ته توهان پنهنجي ابي ڏاڏي جي دين تي آهيو توهان ۾ ۾ هي نئون دين نئون فتنو اچي فلاڻي وڌو آ نبي پاڪ صلي الله وسلم جي لاء اسان اهل ڪتاب اهل علم آهيون اسان جي سمجه ۾ ائين ٿو اچي ته تهان جو دين هن جي نئين دين کان بهتر آهي اهو هن سڄو ڪوڙ هنيو ڇاڪاڻ ته تورات شريف ۾ حضور انور صلي الله جون پيشنگويون ڏنل آهن ۽ اهي بشارتون جن بشارتن کي هن پنهنجي انهن يهودين پنهنجي خيال ۾ محفوظ ڪري ڇڏيو هيو لڪائي ڇڏيو هيو يهودين جي اتي آمد به هڪڙي خاص مهم تحت هئي اهي يهودي ٻه سو ورهيه اڳي اتي آباد ٿيل آهن هن بنياد تي تورات شريف ۾ هيو آخر زماني جو هڪڙو نبي ايندو. جيڪو الله جي دين کي قوم ۾ پکيڙيندو ۽ جهاد ڪندو حڪومت قائم ڪندو غريبن مسڪينن جي مدد ڪندو، رنون زالون، يتيم ٻار انهن جي پرگهور ڪندو، ڪو سختي ڪندس ته نرم هلندو، دشمنن کي معافيون ڏيندو. گهڻي تعريف حضور انور صلي الله عليه وسلم جي تورات شريف ۾ آهي. پوء انهن مان جا ڪي مخلص ماڻهو هيا اڳيان وڌا انهن چيو ته ڇو نه انهيء نبيء جي ملڪ ۽ مقام جي تلاش ڪجي ان ۾ لکيل هيو ته هڪڙي ملڪ کان هجرت ڪري ٻي ملڪ ۾ ايندو هجرت ڪري ايندو هن جي دار الهجرت جو علاقو ڳاڙهن پٿرين سان هوندو ۽ انهي ملڪ ۾ کجيون گهڻيون هونديون پوء انهن يهودين ملڪ تلاش ڪيا شام جا ماڻهو پوء هلندي هلندي ڪجهه خيبر ۾ رهجي ويا ڪجهه يثرب جي علائقي ۾ ڳولي انهيء قسم جي نشانن تي اچي آباد ٿيا آهن. واقعي مديني منور جي پٿري ڳاڙهي آهي ۽ کجيون گهڻيون آهن. انهيء انتظار ۾ انهن جون پيڙهيون گذري ويون مري ويا ڪيترا روايت ڇڏيندا ويا هاڻي جڏهن حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جن مديني منور ۾ آيا هن مکي مڪرم ۾ نبوت جي دعويٰ ڪيون يهودين غور سان جاچي ڏٺو ته تورات شريف جون اهي ڳالهيون ۽ اڳين وڏين جون وڏن جون وصيتون انهيء تي منطبق ٿين ٿيون، موافق اچن ٿيون. دل ۾ اقرار ڪري ڪيترا يهودي مسلمان به ٿي پيا. مگر ڪيترن ۾ ضد اچي ويو، مخالفت آئي. انهن جو جيڪو وڏيرپ وارو ڍنگ هيو، ان کي هنن پنهنجو زائل ٿيندي ڏٺو، تنهن ڪري انهن مخالفت ڪئي. اهڙا قبيلا بنو نضير قبيلو، ابو وائل وغيره اهي ويهه ماڻهو هتي نبي جن جي خلاف انهن ۾ دشمني هئي. عربن کي اچيو اڀاريو. مسجد الحرام، ڪعبة الله شريف، اتي اچي معاهدو ڪيائون ته جيڪڏهن هڪڙو ماڻهو به حضور انور صلي الله جي سنگت منجهان جيئرو هوندو ته جنگ ڪنداسين جو قريشي سردارن معاهدو ڪيو آخر الله جا دشمن بيت الله شريف ۾ اچي چنبڙي حضور انور صلي الله خلاف جنگ لڙڻ جو معاهدو ڪن ۽ قرار حاصل ڪري جنگ ڪن اها هڪڙي وڏي ڳالهه هئي الله تعالا به حليم آهي بردبار آهي انهن تي به وقت هڪڙو اچڻو هيو جنهن وقت تائين انهن کي ڍر ڏنل هئي نيٺ نتيجو هي نڪتو ته انهن ماڻهن زبردست شڪست کاڌي ۽ منهن موڙي اتون ڀڳا آئنده جي لاء ان غزوه خندق کان پوء قريش جي جنگ نبي سائين سان ختم ٿي وئي اها هنن جي آخري ۽ پوئين جنگ ۽ پويون حملو هيو ۽ استيصال جي نيت تي هيو مسلمانن جي پاڙ پٽينداسين يهودين اهو ڪم ڪري قريش کي اڀاري اٿاري قسم بسم کڻائي پڪايون ڪري پوء واٽ تي آهي هڪڙو غطفان قبيلو وڏا بهادر اتي پهتا انهن کي ٻڌايو ته مڪي جي قريش کي اسان هن ڳالهه تي متفق ڪري آيا آهيون ته هن نئين دين جي ڦيلائڻ وارن کي ختم ڪجي توهان جو ڇا چوڻ آهي

غطفان قبيلي جو سردار هيو عيينه بن حصن اهو ان شرط تي هنن سان متفق ٿيو چي ٺيڪ آهي قريش سان گڏجي مائي قريشن جو چار هزار ساڍا چار هزار لشڪر ٽي سؤ گهوڙا هڪ هزار اٺ ابو سفيان جي قيادت ۾ مڪي مڪرم کان نڪتا، مرو زهران ۾ آيا، واٽ تي آهي اها جاء مڪي مڪرم ۽ مديني منور جي، مر الظهران حديث شريف ۾ به ايندو آهي ان جو نالو. اسلم، اشجع، بنو مره، بنو ڪنانه، فزاره، غطفان سڀ قبيلا هنن سان شامل ٿيا. هاڻي تقريباً ٻارهن تيرهن هزار لشڪر ٿي ويو. پندرهن تائين روايت اچي ٿي. ايڏو ڀاري لشڪر ڇڪي ۽ اهي هليا. اڳي هنن لشڪر هڪ هزار آندو هو ابو جهل ڀيري بدر ۾ احد ۾ ٽي هزار آندا هيم سامان به وڏو هيو هن وقت ۾ جيڪي اتحادي عرب آهي هنن سان ۽ ٻيا يهودي انهن جو ساٿ به وڏو ٿي ويو ٻارهن هزار ساڍا ٻارهن هزار بعضي پندرهن هزار روايت ٿي آيا

هڪڙي وڏي کاهي کوٽبي. فارس جا بادشاهه اهڙي حالات ۾ دشمنن جي حملي کي روڪڻ لاء اهو طريقو اختيار ڪندا هئا. فرمايائون ته اهو ڪم شروع ڪيو. جبل سلع مديني منور کان اتر ۽ اولهه جي ڪنڊ تي ڪافي پري آهي. روضي اطهر کان جيڪڏهن ماڻهو غور ڪري هلندو

خاصو ٽڪرو مقرر ٿيل هيو ڏهه ڏهه ماڻهو چاليهه گز ڏهه ڏهه ماڻهو چاليهه گز کڻن ائين وفد مقرر ٿي ان جنگ ۾ ڀرتي جيڪا ٿي آهي پندرهن ورهين جي ڇوڪرن کان جيڪي گهٽ هيا انهن کي واپس ڪيو پندرهن ورهيا ماڻهو اهي جنگ ۾ کنيو ڇوڪرا حضرت عبدالله بن عمر زيد بن ثابت ابو سعيد خدري براء بن عازب اهي نوجوان هيا اهي سڀ ان سال ڀرتي ٿيا آهن منافق مسلمانن سان گڏ سڏ هيا انهن آهستي آهستي نڪرڻ شروع ڪيو ڪن ڪوڙا عذر پيش ڪيا چون پيا ان بيوتنا عورة اسان جا گهر خالي آهن توهان ڏي هلنداسي پويان ڪافر متان حملو ڪن نبي سائين جن موڪل ڏيندا ويا انهن جل ڪان فوج کي بحث ساکيون مهاجرن جو جهنڊو زيد بن حارثه کي ڏنم. نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جيڪو آزاد ٿيل بانو هيو ۽ انصار جو جهنڊو سعد بن عباده کي ڏنم. مهاجرن انصارن ۾ جيڪا برادري قائم ٿي رهي تنهن وقت ۾ انتهائي شدت تي مضبوط هئي تعلقات استوار هڪ ٻئي سان همدرديون ان هوندي به انتظامي سهولت خاص ڪري هر هڪڙو قبيلو ٻئي کان جدا ڪري ڇڏيا ۽ انهيء قسم جي تقسيم جماعتي نظام جي خلاف ڪانهي اها هڪڙي اعتماد جي ڳالهه آهي جيڪڏهن قوت جي لحاظ کان طبعي طرح سان اهڙي قسم جي قوت جمع ڪجي ۽ وري ان قوت کي تقسيم ڪجي اها ڪا خلاف ڳالهه ڪانهي حضرت سلمان فارسي به ان ۾ هيو هلندي هلندي اهو پٿر اچي ويو وچ ۾ آيو حضرت سلمان جي خاص حصي ۾، اها خدا جي قدرت. حضرت سلمان فارسي جي انهيء خندق جي موقعي تي صحابه ڪرام ۾ ايتري طلب ۽ عزت مشورو ڏيندڙ هيو، نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن پاڻ اهو ليڪو ڪڍرايو، تخطيط ٿي هئي سڌي. مهاجر چون ته سلمان اسان جي پاسي ڏي هجي. انصاري چون سلمان اسان جي پاسي ڏي هجي ان ۾ ايتري قدر ڪشمڪش جو هر هڪڙو رغبت ڪري نبي سائين جن فرمايو سلمان منا ومن اهل البيت سلمان اسان جو آهي اهل بيت منجهان آهي هاڻي اسان سڀني سان آهيون تنهن ڪري سلمان سڀني سان

حضرت سلمان آيو حضور پاڪ جي خدمت ۾ عرض ڪيائين خندق کوٽيون پيا مگر ههڙي قسم جو هڪڙو پٿر اچي ويو آهي پاڻ فرمايو ته هلو اندر لٿا برا بن عازب ٿو چئي ته مان نبي اڪرم صلي الله وسلم جن کي ان خندق ۾ پاڻ ڪم ڪندي ڏٺو بنفس نفيس خود ڪم پيا ڪن هن کي بدن جي مٿان ايترو مٽيء جو تهه چڙهي ويو هو جو جسم جو رنگ، کل نه پئي نظر اچي. ايڏي محنت پاڻ به هن سان گڏ ڪئي. پوء اتي اوزار وٺي ۽ هن کي ڌڪ هنيو. تمت ڪلمت ربک صدقا و عدلا. وري ٻيو ڌڪ هنيو، ٽيون ڌڪ هنيو. صحابن عرض ڪيو ته سائين اسان کي هتي چڻنگ اٿي ٿئي روشني هئي هڪڙي چڻنگ ۾ ۾ يمن جون ماڙيون ٻئي ۾ روم جون ماڙيون ٽئين ۾ ۾ ايران جون ماڙيون ڏسڻ ۾ آيون فرمايو اهي ملڪ فتح ٿي ويا

اهي اٿي اڳ ڪسريٰ و قيصر جيڪي بادشاهه آهن انهن سان جنگون ڪندا، جن جا اسباب، سامان، گهوڙا، سنج، ساٿ اهڙي قسم جا پاڻ ۾ طعنا تنڪا ڏيڻ ۽ مسخريون ڪرڻ اهو نمونو منافقن شروع ڪيو. ڪجهه حجتون به ڪم ڪار ۾ به اهو نمونو کڻي هنن شروع ڪيو. الله تعاليٰ فرمائي ٿو.

حضرت جابر نبي سائين جن جي دعوت ڪئي آهي ۽ نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم فرمايو ته توهان وڃي ان پنهنجي هانڊيء کي به جهلجو ديگ جو چڙهيل هجي توهان جي ۽ ماني به اها اٽو رکيل هجي پاڻ فرمايو جابر ڪيو آهي طعام سڀ هلو

الله تعالي ايڏي برڪت ڪئي، ايڏو وڏو انتظام ٿي ويو کاڌي پيتي جو. معجزات جا ڪيترا واقعا آهن ۽ بيان ٿين ٿا. بهرحال خندق به کوٽجي وئي ته لشڪر به اچي پهتو هتي اڳ ۾ ڪم ٿيو ڇهن ڏينهن ۾ ٽن ميلن جي خندق کوٽي وئي رات ڏينهن ڪم هڪ دفعي ته سومهاڻيء تي چارئي وقت نمازن جا پڙهيا اٿن صبح ٻيپهري ٽيپهري سانجهي گڏي ايڏو ڪم جو دٻاء ايتري قدر ڪوشش هئي ته جي ڪافرن جي اچڻ کان اڳ ۾ خندق کوٽجي وڃي توهان اندازو ڪريو کائڻ پيئڻ سڀ ختم بک ۽ اڃ تي ايڏو ڪم ڪرڻ بي سر و سامان ماڻهن ۽ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جو تنهن وقت لشڪر ٽي هزار آهي بنو نضير قبيلي جو سردار هو حيي بن اخطب اهو رهندو هو اوڏانهن خيبر ۾ هتي به رهندو هو ايندو هو هنن وٽ ان عذاب ۾ اٿارڻ جو ڪم جيڪو ڪيو سو بنو قريظه وارن ڪيو هو ۽ يهودين جي قبيلي کي غطفان وارن سان کجور جو واعدو ڏئي ملائي اهو به انهي ڪم ڪيو هو ان کان اڳ ۾ بنو قريظه وارن جو رسول الله صلي الله عليه وسلم سان معاهدو به ٿيل هو صلح نامو ۽ هڪ ٻئي کان بي فڪر هيا ان جو سردار هيو هتان جو بنو قريظه وارن جو ڪعب بن اسد

اتي ٽي قبيلا، بنو قريظه، بنو قينقاع، بنو نضير. بنو نضير وارن جو سردار هو حيي بن اخطب. اهو خيبر جو امير هو، سردار هنن جو هيو. ۽ وري ڪعب بن اسد جو بنو قريظه جو سردار هيو. هن کي خبر پئي ته وڏو سردار مان ڏي اچي ٿو، حيي بن اخطب سو دروازو پنهنجي قلعي جو بند ڪري اندر ويهي رهيو. اندران ويهي هن کي پوء آخر جڏهن هن کولڻ تي مجبور ڪيو ٻاهر ڌڪ ٻڪ هنيو هيڏانهن هوڏانهن اندرون اچي هن کي چيائين ته اسانجو محمد عليه الصلوة والسلام سان صلح ٿيل آهي دستاويز ٿيل آهي اسان معاهدي جي پابندي ۾ آهيون اسان وٽ صدق ۽ سچائي کان سواء ٻيو ڪجهه نه ٿيندو چي بابا ٺيڪ آهي پر در ته کول ته مان اندر ته اچان نه ته آهستي آهستي هن کي ريجهائي ريجهائي در کولرائي امير ماڻهو هو وڏو سڀني جو پوء هن کي هزار ڳالهيون ٻڌائي طبيعت هن جي کي ڦيرائي نيٺ غداري تي آمادو ڪيو ڪعب بن اسد کي بنو قريظه واري کي ٺيڪ آهي پوء ڪعب گهرايو پنهنجي باقي سردارن کي، بنو قينقاع وارن کي ۽ ٻين کي، جيڪي امير هيا. چيائين، ته مون کي حيي بن اخطب ايتري قدر مجبور ڪري ويو آهي، مان هن سان واعدو ڪيو آهي ته چڱو مسلمانن سان مان غداري ڪندس، سو مان انهيء ڪم تي هن سان فيصلو ڪري چڪو آهيان. انهن جا ماڻهو به ايندا، جيڪي هتان جا يهودي ۽ سردار هيا، جن سڀني گڏجي نبي سائين سان معاهدو ڪيو، انهن جي توهان ته ظلم ڪري ڇڏيو، غداري ڪري پنهنجو اصول وڃائي، اها ڳالهه ته خراب ٿي پئي ڏاڍي. هي ته هاڻي هٿ کان ڳالهه نڪري چڪي آهي، عهد شڪني واعدو ٽوڙڻ اسان جي ذمي ۾ اچي ويو آهي. اهو ئي خدا جي قدرت موقعو هو جيڪو بنو قريظه جي تباهيء جو باعث بڻيو رسول الله صلي الله عليه وسلم ۽ صحابه ڪرام کي جڏهن اطلاع ملي ته ڪعب بن اسد غداري ڪئي آ صدمو پهتو هاڻي ڳالهه ٿي پئي پريشاني جهڙي جيڪي ڪافر پيا اچن انهن جي رستي ۾ ته خندق کوٽرايو مديني منوره جي چوڌاري پاسي کان اهي ته بيهندا ٻاهر ۽ هي جيڪي هيا سي هيا مشرقي پاسي ڏانهن مغرب ۽ شمال ۾ خندق کوٽي وئي مشرقي پاسي ڏانهن ته ڪو انتظام ڪونه هيو ڄڻ اهي ته گهر ۾ ٿيا

اهو رب تعاليٰ قرآن پاڪ ۾ فرمائي ٿو فوقڪم اهي جيڪي هيا سي مٿون آيا ڪافر چڙهائي ڪري اسفل منڪم معنيٰ هيٺ جانب جيڪو مشرقي پاسو هيو اهي وري ٿيا بنو قريظه وارا

ته يهودين کان وڃي صاف ڳالهيون پڇي اچو ته تهان هي ڇا ڪيو آهي واقعي تهان پنهنجي غداري ڪئي آهي نبي سائين فرمايو انهن کي ته جيڪڏهن چون ته ها اسان واعدو ٽوڙيو آهي پوء هتي اچي جواب جيڪو ڏيندؤ اسان ته منتظر هونداسين نه جواب ڏجو تفصيلي جواب نه ڏجو بددلي قوم ۾ پيدا ٿي

هيڏي اورئين ڪناري تي اندران مديني ڏانهن جبل سلع کي پٺي ڏئي بيٺا مسلمان يهودن اڃا حضور انور صلي الله عليه وسلم تي چڙهائي بڙهائي ته ڪانه ڪئي پر ڄڻ هنن سان ٻڌل رهيا ڪافرن سان اهي پنهنجي هي مشرقي پاسي ڏي مديني منوره کان ٻاهران شهري جيڪا سنڀال هئي ۽ جيڪي به سڀ عورتون هيون هڪڙي قلعي ۾ مقرر ڪيون محفوظ هيو هڪڙو قلعو اتي حضور انور صلي الله وسلم جي خيال ۾ اها ڳالهه به ٻڌائي وئي هئي ته غطفان جي قبيلي وارن کي يهودين پاڻ سان شريڪ ڪرڻ جي لاء کجور جي طمع ڏني آ. ۽ انهن جو جيڪو عيينه بن حصن هيو ابو الحارث بن عمر هيو انهن ڏي قاصد موڪليائون ته توهانکي اسان مديني منور جي آبادي ۾ منجهون ٽيون حصو ڦل جو ڏينداسي جيڪر تون پنهنجي ساٿين کي ميدان جنگ کان موٽائي وٺي وڃ نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم چورائي موڪليو اهو گفتگو هلي رهيو هو سردار ان تي راضي ٿيا هاڻي معاهدي تي دستخط ٿيڻو هيو. پاڻ دستور مطابق صحابه ڪرام کي گهرايائون ته اها تجويز جيڪا طئي اڃا ڪانه ٿي آهي ڳالهيون هلن ٿيون اها پيش ڪجي سنگت ۾ قبائل گڏ ڪري انهن جا سردار حضرت سعد بن عبادو سعد بن

اهو جيڪو توهان معاملو طئي ڪيو ڪرڻ ٿا گهرو پيا الله جو حڪم آ توهان جو فيصلو آهي ڀلا ڇا آهي فرمايو ته مان پنهنجي هن قوم کي توهان کي ايڏي تڪليف ۾ وجهڻ نٿو گهران انهيء ڪري توهان جي خاطر شفقت عمل جو فيصلو ڪيو توهان جي بچائڻ لاء توهان کي تڪليف کان پري ڪرڻ جي لاء ڇو ته ماڻهو چوڌاري گهيري ويا هن فريق مقابل جي قوت وڏي آهي حضرت سعد چيو ته حضرت اسان جڏهن بتن جي پوڄا ڪندا هياسين خدا کي نه سڃاڻندا هياسين غير جي عبادت ۾ مصروف هياسين اهي ماڻهو غطفان قبيلي وارا هڪڙي کجور جي ڳڙي اسان کان جبرن نه وٺندا هئا ايندا هئا ته مهماني طور انهن کي کارائيندا هئاسين ڪنهن کي همت نه هئي ته اسانجي مٿان ڪو جبر ڪري اڄ اسان الله جي معرفت ڪئي آ تو رسول سان گڏ آهيون هينئر اسان انهن کي ائين ڏينداسين اسانجي ڪنهن ڳالهه جو تان خيال نه ڪجو اسان انهن کي ائين کجور ڪانه ڏينداسون صلح جي ڪا حاجت ڪانهي ڪا اسان هنن کي تلوار کان سواء ٻيو ڪجهه نه ڏينداسون حضور انور صلي الله عليه وسلم حضرت سعد جي غيرت ايماني ۽ ايڏو عزم ڏسي اهو ارادو فيصلي ۽ صلح جو ڇڏي ڏنو. حضرت سعد ان صلح نامي جي ڪاغذ کي ان جي تحرير کي مٽائي ڦٽي ڪيو جيڪو هنن لکي موڪليو هو دستخط نه ڪيو غطفان جي سردار عيينه بن حصن کي ۽ حارث کي جيڪي اهي تيار ٿي ان صلح تي هاڻي مجلس ۾ آيا هئا صحابه ڪرام جي ان جذبات ۽ قوت ۽ شدت غيرت کي ڏسي اهي به ڏڪي ويا جيڪي کجور جي لالچ تي يهودن سان معاهدو ٽوڙي هاڻي مسلمانن سان معاهدو پيا ڪن جڏهن ايڏي غيرت ۽ ايڏي چڙ ۽ عزت ڏٺائون انهن ۾ به پريشاني اچي وئي جنگ شروع ٿي پٿر ۽ تير هڪ ٻئي کي پيا هڻن. بنو حارثه جو قلعو هو. سعد بن معاذ جي قبيلي ۾ اتي عورتون وڃي بند ڪيون. حضرت عائشه ٿي چئي ته مان به ان قلعي ۾ ان عورتن جي ۾ بند هيس. عورتن ۾ پردي جا حڪم لٿل ڪون آيا. سعد بن معاذ کي ڏٺم ته اهو آيو پنهنجي ماء سان ملڻ زرهه ننڍي پيل هيس

حضرت سعد الله تعاليٰ جي درگاهه ۾ عرض ڪيو ته رب ٻه سوال آهن منهنجا جيڪڏهن قريش جون اڃا جنگيون نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم سان ٿيڻيون هن ته مان کي زندگي ڏي ته مان نبي جي نصرت ڪريان هڪڙو سوال ٻيو سوال هي ته هنن اسان سان غداري ڪئي آهي بنو قريظه وارن

وڏيون وڏيون جنگيون هيون، غزوه مريسيع، خيبر، حديبيه، فتح مڪه، حنين، انهن ۾ نبي سائين جن ٻن هٿن سان تلوار وهائي آهي، حنين ۾ مشقت اتي به انتها درجي جي مگر هن قسم جي تڪليف اوجاڳو مسلمانن کي به زخم تيرن جا ڏاڍا، سردي انتها درجي جي، کائڻ پيئڻ جي ضروريات تمام تنگ، اهڙي تڪليف ڪنهين جنگ ۾ نه پهتي جهڙي غزوه احزاب ۾ پهتي. ڪافرن هڪڙي ڏينهن پاڻ ۾ ملي ڪري فيصلو ڪيو ته اهڙو حملو ڪيون جو خندق عبور ڪريون، اهو طئي ڪيون. پوء مسلمانن ان ڏينهن زبردست مقابلو ڪيو. انهن جي هن انهيء فريب کي ۽ دفاع، انهيء مڪاريء کي دفاع جي لاء سخت تير اندازي ڪئي. حضور انور صلي الله عليه وسلم جن جن به پنهنجي صحابه ڪرام سان جنگ ۾ مصروف رهيا. نمازون سڀ موقوف ٿي ويون، حتيٰ ڪه سومهاڻي جو سڀ نمازون پڙهيون. اهو انهيء ڏينهن جو واقعو هو.

سومر اڱارو اربع ٽي ڏينهن پوء اربع جي ڏينهن تي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم ظهر عصر جي وچ تي نڪتا نڪري ۽ ڏاڍو خوشي ۾ ٻاهر آيا فرمايو ته منهنجي رب اسان جي دعا قبول ڪئي آهي هاڻي بس آ مسلمانن کي آئنده ڪا تڪليف پيش نه ايندي مشرڪن جون جنگيون ختم اها بشارت انهيء موقعي ۾ نعيم بن مسعود هڪڙو شخص هو اور نعيم بن مسعود هڪڙو شخص فزاري هيو هو هڪڙو تمام عزت وارو ماڻهو هيو الله تعاليٰ هن جي دل ۾ ايمان جي دولت کڻي وڌي

پنهنجي قوم ۾ وڃي ڪو اسلام جي مٿان دفاع جو ڪو هڪڙو بندوبست ڪر نعيم بن مسعود سمجهدار ذهين هڪڙو خاص قسم جو ماڻهو هو ان چيو سائين مانکي ڪجهه اجازت ڏيو مان ڪي ڳالهيون ٺاهيان غير حقيقي ڳالهيون ٺاهيان الحرب خدعة جنگ هونء ئي آهي ٺڳي، جڏهن هڪ ٻئي جي سر جو ماڻهو پياسو آ ته باقي ڳالهه ۾ ڦير گهير جي ڪهڙي پرواهه آ. معاهدو ته ڪونهي جو هاڻ هن وقت ۾ ڪنهن کي ڌوڪو هڪڙو ٻيو نه ڏي. جيڪي وڻئي سو وڃي ڪر. بنو قريظه سان هن جا پراڻي زماني جا تعلقات هيا. هي انهن وٽ عزت وارو ليکيو ويندو هو. لنگهي ويو انهي قبيلي ۾.

حضرت نعيم بن مسعود انهن کي چيو ته مان توهان کي هڪڙي صلاح ٿو ڏيان غور فڪر جو توهان کي هڪڙو موقعو ٿو ٻڌايان ان ۾ توهان کي پتو پئجي ويو توهان کي هي معلوم آهي ته مڪي جا قريشي هجن يا اسان جو قبيلو غطفان جو هجي يا جيڪي ٻيا قبيلا ٻڌايا آهن انهن جو هتي وطن آهي وطن توهان جو آهي وطن جيڪو اهي شڪست کائي جيڪڏهن ڀڄي وڃن ۽ جنگ جي انتها نه ڪن جنگ جي انتها چئبي آهي يا ته يا ختم ٿي وڃي ماڻهو مري پويو به

توهان جيڪڏهن جنگ ۾ شرڪت ڪندؤ ۽ پوء اهي ماڻهو ڀڄي وڃن ته پوء جڏهن ايترا ماڻهو مسلمانن سان مقابلي ۾ ڀڄي وڃن ٿا ته توهان اڪيلي انهن سان مقابلو ڪري پوء توهان پنهنجي جان بچائي سگهندؤ هڪڙي گهر ۾ ويٺا آهيو وارن اميرن سردارن بنو قريظه وارن سان

بنو قريظه کي اهو مشورو تمام بهتر لڳو ته واقعي تسلي آهي جيڪڏهن ڀڄي به ويا ته پوء اسان هنن کي قتل ڪري ڇڏينداسون سردار پنهنجا قتل ڪرائڻ جي لاء هو به ڪونه ويندا پڇاڙي جنگ تائين بيهندا اهو ڪم ڪري هتي نعيم بن مسعود وري قريشي سردارن ڏي خندق جي پاسي لاء ٻاهران ڦري ويو هن کي چيائين توهان کي ڇا خبر آهي چيو ته تون اسان جو دوست آهين چيائين مان هن وقت محمد کان پري آهيان پري جون معنائون ٻه ٿينديون آهن هڪڙو ته بيزار آهيان ٻيو هي ڪونهي هتي مان هيڏي آيان مانکي خبر ملي آ جيڪا خير خواهي جهڙي ڳالهه آهي توهان کي ٻڌايان منهنجو نالو ظاهر نه ڪجو اها خبر اها آهي ته يهودي بنو قريظه جا توهان سان جيڪو معاهدو ڪيو اٿن ان معاهدي جي فيصلي تي پشيمان ٿيا آهن ۽ واقعي انهن ۾ ڪجهه کلبلي اچي ته وئي نه جو پوء چيون ته هاڻي ڇا ڪريون حيي بن اخطب هنن کي مجبور ڪيو هو پوء جو ڳالهه ڪيون پاڻ ۾ ته پريشان ٿيا پر چيون ته هاڻي ڳالهه گذري وئي آهي ڏسو جڏهن هنن مدد جي طلب ڪئي تيسين صبر ٿا ڪريون ان صبر جي زماني ۾ هن اهو ڪم ڪري ورتو جي توهان هاڻي هنن کان مدد جي طلب ڪندؤ پوء توهان کان گهرندا سردار پوء جيڪڏهن توهان کي سردار گهرن ته پوء توهان هنن کي حوالي ڪندؤ اهو هنن جو ٿيندو مطالبو، پوء جيڪڏهن ڪا پس و پيش ڳالهه ٿي ته پوء توهان جي هنن سردارن کي قتل ڪندا ماريندا. چيو ٿا ڏسون. ٿورڙي گهڙي گذري هنن جا ماڻهو آيا چي بابا اسان جو توهان سان معاهدو آهي پر هن معاهدي کي ۾ اسان مضبوط ڪرڻ جي لاء توهان کان طلب ٿا ڪريون ته فلاڻا فلاڻا سردار اسان کي ڏيو ته پاڻ وٽ اسان گروي رکون قريش ڏٺو ته نه

بنو قريظه وٽ جيڪا قرارداد هئي انهي مطابق کڻي هنن پنهنجو اهو سوال پيش ڪيو ته توهان پنهنجا سردار اسان کي گروي ڪري ڏيو ته پوء اسان توهان جي خدمت ڪريون ۽ توهان سان جنگ ۾ ساٿ ڏيون عڪرمي وارن جڏهن وڃي اها ڳالهه ٻڌائي ابو سفيان کي قريش ۽ ۽ غطفان قبيلي جي سردارن کي يقين ٿي ويو ته نعيم بن مسعود جيڪا خبر ڏني هئي بنو قريظه جي طرفان اهڙي قسم جي چال جي اها واقعي سچي آهي. بنو قريظه کي جڏهن اها حالت ڏٺائون ۽ هنن کي به اهو يقين ٿي ويو ته هي اسان کي سردار نٿا ڏين بنو قريظه وارن پاڻ ۾ فيصلو ڪيو هاڻي ڇا ڪجي

اتي ڏسان ته تنبو ۾ هڪڙا ماڻهو اهي ويٺا آهن اتي ۽ ڪن ماڻهن جون هانڊيون ڪي ماڻهو هيا اهڙي طرح جو انهن جي کي طوفان تمام تنگ ڪيو هيو انهن جا تنبو بمبو پٽجي ويا ۽ جيڪي هنن هانڊيون وانڊيون چاڙهيون هيون سي اهي به

ضد تي اسان انڪار ڪري بيٺا آهيون جي هن سان مسلمان نٿا ٿيو ته پنهنجا ٻار ٻچا قتل ڪريو عورتون ٻار ٻچا ماري پوء ٿيو ڇڙا سر پوء به ڪريو جنگ مقابلو ڪريو ٻي صورت اها آهي پوء مري وڃي

ڪوشش ڪري پهتا، مطلب ته اختلاف ٿي پيو ڪجهه، اصل مقصد هيو الله رسول جي فرمانبرداري، اهو اختلاف اجتهاد جو ڪو اثر ڪونه رکندو آهي، ڪن واٽ تي نماز پڙهي، ڪن ڊوڙي اتي پڙهي، ڪن جي قضا ٿي وئي، نبي سائين کي جڏهن خبر پئي ته ڪنهن جي مٿان انڪار ڪونه ڪيو، نبي سائين جن فرمايو ٺيڪ آهي، مقصد اهو هو. جهاد تي سڀئي نڪري پيا، جهنڊو حضرت علي ڪرم الله جي هٿ ۾ ڏنو ويو. صحابه ڪرام جي اچڻ جي جڏهن بنو قريظه خبر ٻڌي ته هڪدم قلعي ۾ محاصري ۾ اندر ويهي رهيا سعد جو سردار جيڪو هو هيو ڪعب هن جو انهن هڪڙي وڏي تقرير ڪئي جيئن ته تهان جو هن قوم سان معاهدو هو اڄ تهان جي مقابلي ۾ آيا آهن هاڻي يا ته اسلام قبول تابع ٿي وڃو جان ڇٽي ويندي تورات ۾ پيشين گوئي آهي جيڪا توهان پڙهندا آهيو، جان به محفوظ، مال به محفوظ، آخرت به درست ٿيندي توهان جي جي ائين ڪندا آهيو ته ڀلائي اٿو. ٻي صورت اها آهي ته اولاد، ٻار، ٻچا پنهنجي هٿ سان قتل ڪريو، اهي جو توهان جي آڏو مارين، پوء لڙائي ڪريو، پوء سڀ مري وڃو. ٽين صورت اها آهي ته هي ڏينهن آهي ڇنڇر جو، ڇنڇر جي ڏينهن تي مسلمانن کي پڪ هوندي آهي. ۾ ڪونه وڙهندا آهيون ڇو ته اسان ڇنڇر جي ۾ ڪونه وڙهندا آهيون اسان جي لاء لڙائي حرام آهي اهي هوندا بي فڪر اوچتو جو حملو ڪيو ته من ڪامياب ٿي وڃو مسلمانن تي حملو ڪري وڃو قلعي ۾ حالي ته بند هيا سڄي اها تقرير ٻڌي قوم جي ماڻهن کين جواب ڏنو

بلڪه ڇنڇر سو ڇنڇر جي بي عزتي ڪيئن ڪبي؟ اڳي به ڪيتري قدر ڏسو ڇنڇر جي بي عزتي تي ڪهڙو حال ٿيو آهي يهودين جو ڪي ڀولا ٿي ويا ڪي سوئر بڻجي ويا ائين به ڪونه

معنيٰ انهن کي قتل ڪجي. توهان جا عورتون ۽ ٻار ۽ پوڙها جيڪي آهن انهن تي جنگي قيدين وارو معاملو ڪجي معنيٰ اهي اسلام ۾ گرفتار ٿيا بس اهو فيصلو ٿي پورو ٿيو حضرت سعد جو جيڪو زخم هو سو کلي پيو سندن بدن جو رت وهي ۽ خوش ٿيو ته الحمدلله مان کان رب تعاليٰ الله رسول جي غدارن جو فيصلو ورتو ۽ منهنجي طبيعت کي الله تعاليٰ آرام ڏنو. هتي رب تبارڪ و تعاليٰ قرآن پاڪ جي اندر انهن جي ڳالهه ٿو بيان فرمائي ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا اهي جيڪي ڪافر هيا منافق جيڪي چون پيا ته سائين اسان ڪيئن توهان جي مدد ڪريون پوء جي انهن تي ارد گرد کان جيڪڏهن ڪا جنگ اچي پوي ها ته ضرور مقابلو ڪن ها اڳي هنن واعدو ڪيو ته اسان توهان سان مددگار ٿي بيهنداسين ۽ پوري طرح سان توهان سان جنگ ۾ ساٿ ڏينداسين سو اهو ساٿ به هنن ڦيرايو ۽ هنن اهو به ڪوڙ ڪيو سو نبي تون هنن کي چؤ قل لن ينفعڪم الفرار اهو ڀڄڻ توهان کي نفعو ڪو نه ڏيندو جيڪو توهان جو ڀڄڻ آهي اهو توهان کي نفعو ڪونه ڏيندو تنهن ڪري توهان نبيء سان پوري طرح ساٿ ڏيو اهو هيو منافقن کي هتي الله تبارڪ وتعاليٰ ڪفي الله المؤمنين القتال وڪان الله قويا عزيزا رب تبارڪ وتعاليٰ جنگ کان بچائي انهن کي ڀڄرائي ڇڏيو جو غزوه خندق وارا الله تعاليٰ جي فضل سان ائين ڪامياب ٿيا